SBS Radio ທ່ານຮູ້ແລ້ວບໍ່ວ່າ ການປ່ຽນແປງກົດເກນສຳລັບເບ້ຍບຳນານ ຄື Superannuation ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ອາດເຮັດໃຫ້ບາງຜູ້ບາງຄົນມີຄວາມເຮື້ອຮ້າຍຂຶ້ນ ກົດໝາຍໃໝ່ຕ່າງໆທີ່ຖືກວາດແຕ່ງຂຶ້ນມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່ າເງິນໃນບັນຊີເງິນ Superannuation ຈະບໍ່ຖືກດຶງດູດເອົາໄປເປັນຄ່າທຳນຽມປະຈຳປີ ແລະ ຄ່າອື່ນໆຕ່າງໆນານາຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພຕ່າງໆນັ້ນ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວອາດເຮັດໃຫ້ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍສູນເສຍເງິນ ຄຳກຳແກ້ວຊ້ຳ ກົດໝາຍຕ່າງໆຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ຈະຖືກບັນຍັດຂຶ້ນໃນເດືອນໜ້ານີ້ ຄືກໍລະກະດາ 2019 ຈະເຮັດໃຫ້ບັນຊີການເງິນ Superannuation ທີ່ບໍ່ມີການຈ່າຍຄ່າ Superannuation ເຖິງ 16 ເດືອນ ຫຼື ທີ່ເປັນບັນຊີທີ່ມີເງິນໜ້ອຍກວ່ າ 6,000 ໂດລາ ຈະຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ຫ້ອງການ Australian Taxation Office ກົມສ່ວຍສາອາກອນອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ກໍຮຽກກັນໂດຍຫຍໍ້ໆວ່າ ATO ແຕ່ມັນມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕ່າງໆທີ່ວ່າ ຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງບັນຊີຕ່າງໆນັ້ນ ສາມາດສູນເສ ຍປະກັນໄພຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເງິນຄ່າການເສຍອົງຄະໂດຍເຕັມສ່ວນ ຫຼື ໂດຍຖາວອນ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕິດຕໍ່ຫາຫ້ອງການ Superannuation ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຂໍຖາມເບິ່ງດູວ່າ ທ່ານມີເງິນ Superannuation ຈັກອັ ນ ຊື່ຫຍັງ ແລະ ຢູ່ກັບບໍລິສັດໃດໆແດ່ ງົງເລີຍແມ່ນບໍ່ ຫຼືວ່າບໍ່ຮູ້ຊ້ຳ ຫຼືວ່າຄິດບໍ່ຮອດບໍ່ເຖິງຊ້ຳແມ່ນບໍ່

ການຟັງຂ່າວຄາວຈາກໃສກໍຕາມແຕ່ ເປັນສິ່ງສຳຄັນເດີ້ ອີ່ພໍ່ອີ່ແມ່ເອີຍ ໂດຍສະເພາະທີ່ເຮົາຢູ່ໃນປະເທດບ້ານໃຫຍ່ເມືອງໂຕ ຄັນບໍ່ຟັງບໍ່ເບິ່ງບໍ່ຄົ້ນຄວ້າ ກໍປຽບສະເໝືອນວ່າເປັນຄົນຫູໜວກຕາບອດກໍວ່າໄດ້ ແລະ ການເອົາການບໍ່ຮູ້ເທົ່າເຖິງການມາແກ້ຕົນແກ້ໂຕໃນດ້ານກົດໝາຍນັ້ນ ແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ຍານາງ Christine Hartnett ເປັນທີ່ປຶກສາການເງິນ ທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງສົງເຄາະສັງຄົມ

ມັນຈະບໍ່ເປັນສິ່ງງ່າຍດາຍໃດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເງິນ Superannuation ແລະ ປະກັນໄພມີຂຶ້ນຄືເກົ່າ ເມື່ອມັນຖືກປິດລົງແລ້ວ ສາດສະດາຈານ Susan Thorp ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ University of Sydney ລັດ New South Wales ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ເວົ້າວ່າ ຄົນເຮົາບໍ່ຈຳ ເປັນທີ່ຈະແຕກຕື່ນຢ້ານກົວນຳ ແລະ ກໍເວົ້າວ່າ ສິ່ງແລກໆທີ່ຈະເຮັດຈະກະທຳ ແມ່ນຕິດຕໍ່ຫາກອງເງິນ Superannuation ຂອງຕົນ